تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن
ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىتى بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ مۇھىم قىسمى سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇز يەتمىش توققۇزىنچى يىللىرى ئارىسىدىكى ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىنى جۈملىدىن جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى تۈرمىسىدە كۆرگەنلىرىنى ئەسلەپ ئۆتتى ئۇ تۈرمە ھاياتىدا ئۆزى بىلەن تۈرمىداش بولغان سابىق شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى رەھبىرىي كادىرلىرىنى ئەسلىدى ئۇنىڭغا چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغان كىشىلەرنىڭ بىرى ئاتاقلىق قازاق زىيالىيسى، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابى رەھبىرى ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ يېقىنلىرىدىن بىرى ئەنۋەر سالىجان ئىدى. ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئەنۋەر سالىجان بىلەن تۈرمىداش بولغان ئەھۋاللارنى ئەسلىدى. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى، سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئەشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلغىچە بولغان تۈرمە ھاياتىڭىزدا يىگىرمىنچى ئەسىردىكى بىر قىسىم مۇھىم سىياسىي ئەربابلار بىلەن، جۈملىدىن ئەشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا قاتناشقان بەزى كىشىلەر بىلەن تۈرمىداش بولغانلىقىڭىزنى دېگەن ئىدىڭىز. بىر مىسال كۆرسىتىپ بېرەلەمسىز؟
غۇلجىدىكى ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىگە قاتناشقان ئارىپ نەسىبى، يەنى ئەللىكىنچى يىللاردا ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى ئاتالغان ئارىپ نەسىبىنىڭ شۇ تۈرمىلەردە ياتقانلىقىنى ئاڭلىغان، ئەمما بۇ كىشىنىڭ قەيەردە قانداق ۋاپات بولغانلىقىنىمۇ بىلمەيمەن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئەنۋەر جاكۇلىن دېگەن غۇلجا ئوبلاستلىق جۇڭگو پارتىيە كومىتېتىدىكى سىياسىي قانۇن باشقارمىسىنىڭ باشلىقى بولغان مىللىتى قازاق شۇ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە ياتقانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم. بۇ ئەھۋال بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردا تۈرمىگە ئېلىنىپ، شۇ تۈرمىلەردە ئۆلدى دېگەننى باشقا مەھبۇس دوستلاردىن ئاڭلىغان. ئەمدى بۇ ئادەم بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى يىلنىڭ ئاخىرى ئېچىلغان زۇنۇن قادىرىنى پىپەن قىلىش يىغىنىغا قاتنىشىپ، شۇ يىغىندىن كېيىن زۇنۇن قادىرىنى پۈتۈن ئەمەللىرىنى ئېپ تاشلاپ، ئۇنى ئاقسۇدىكى ياشلار نۇڭچاڭىغا نازارەت ئاستىغا چۈشۈرۈش بۇيرۇقىنى مۇشۇ ئەنۋەر جاكۇلىن شۇ ۋاقتىدا ئېلان قىلغانىدى. ئۇنىڭدىن باشقا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلخانىسىدا ئىشلىگەن ماخمۇت ئوسمانوف دەيدىغان يىگىتىمىز بار. شۇ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىگە قامالدى. قامىلىش جەريانىدا شۇ تۈرمىدە ئاتمىشىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىغىچە ياشاپ، شۇ تۈرمىدە ۋاپات بولۇپ كەتتى. ئارىپ نەسىبى، ئەنۋەر سالىجان، ئەنۋەر جاكۇلىن قاتارلىق بۇ ئادەملەر شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدە خىزمەت قىلغان ئادەملەر ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا يەنە شۇ تۈرمىدە مەن ياتقان ۋاقىتلاردا ئابدۇللا زاكىروفمۇ شۇ تۈرمىدە ياتقان بۇ ئابدۇللا زاكىروفنىڭ ئەھۋالى قانداق بولدى قانداق ئەمەس ئۇ بەرىبىر ئۆلدى ئۇنىڭ قەيەردە قانداق ئۆلگەنلىكى ھەققىدە مېنىڭ خەۋىرىم يوق. سىز شۇلارنىڭ قاتارىدىكى ئاتاقلىق قازاق زىيالىيسى ئەنۋەر سالىجان ھەققىدە قىسقىچە سۆزلەپ بەرسىڭىز. ئۇ كىشىنىڭ تۈرمىدىكى ئەھۋالى ھەققىدە قىسقىچە سۆزلەپ بەرسىڭىز. گۇڭئەنتىڭنىڭ شۇ دەۋرلەردىكى مۇئاۋىن نازىرى سالىجان ئەپەندى

ئىككى كونا تۈرمىنىڭ ئىككى كارىدورى شۇ چاغدا ئىشلەيدىكەن. مەن ئەمدى قانچىنچى كارىدور بىلمەيمەن، شۇ تۆتىنچى، بەشىنچى كارىدورلار بولسا كېرەك، شۇ كارىدوردا ئاخىرقى ئۆي ئەمدى بۇ تۇالېت بولىدىغان. تەرەتخانا بولىدىغان شۇ تەرەتخانىغا فاڭفۇڭ دەپ قويىدىغان بىرئاز شامال يېگۈزۈپ شۇ تەرەتخانىغا ئەچىقىدىغان تەرەتخانىدا دەرھاللا تەرەت قىلدۇرۇپ يەنە قايتىپ كىرىدىغان شۇ ئارىدا شۇ يەتمىشىنچى يىللار بولسا كېرەك قوشنا كامېردا يالغۇز بۇ ئەنۋەر سالىجاننىڭكى يېتىۋاتقانلىقىدىن خەۋىرىم بولۇپ قالدى.
ئەنۋەر سالىجان ۋە سىز تۈرمىگە ئېلىنىشتىن بۇرۇن ئەنۋەر سالىجاننى سىز كۆرگەنمۇ؟ بىلەمتىڭىز؟
مەن ئەنۋەر سالىجاننى بۇرۇن تونۇمايتتىم. پەقەت ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايلاردا ئەخمەتجان قاسىمى باشلىغان دېلېگاتسىيە بىلەن شۇ چاغدىكى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ مەركىزى نەنجىڭگە بارغانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم. ئاتمىشىنچى يىللاردىن كېيىن ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرلىقىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى شۇ باشقىلاردىن ئاڭلىغان. كېيىن مەن تۈرمىگە ئېلىنغاندىن كېيىن يەتمىشىنچى، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بىرىنچى يىللاردا مېنىڭ كامېرام ئوڭ تەرەپتە تەرەتخانا ۋە سول تەرەپتە بۇ ئەنۋەر سالىجان ياتقان كامېرا ئىدى. ئەنۋەر سالىجان بۇ ۋاقتىدا ياتقاندا يالغۇز كامېرغا سولانغان، ئۇنىڭ يېنىغا باشقا ئادەم قويۇلمىغان. مەن ئەنۋەر سالىجاننى كۆرۈپ باقمىغان، تۈرمىدىمۇ كۆرمىدىم. مەن شۇ ئاپتاپ سۇنۇشقا چىققان ۋاقتىدا دەرىزىدىن ئەنۋەر سالىجان مېنى كۆرگەنىكەن. ھاي كۆرۈپ مەن سېنى كۆردۈم، خۇددى سەن ئېنگېلسكە ئوخشايدىغان يوغان ئۇزۇن ساقاللىرىڭ باركەن. دەپ بىر سۆزىدە چاقچاق قىلغىنى ئېسىمدە.
ئەنۋەر سالىجاننىڭ شۇ ۋاقىتتىكى سىياسىي ھاياتى ھەققىدىكى مەلۇماتىڭىز قانداق؟ ئەنۋەر سالىجان بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىز بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللار ئارىسىدىكى شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسىنىڭ مۇھىم رەھبەرلىرىدىن بىرى دەپ قارىلامدۇ سىز شۇنداق قارامسىز بۇ ھەقتە سىلەر سۆزلەشكەنمۇ؟
شۇ ماڭا بىر كۈنىسى كېچە بىر ۋاقتىدا چاقىرىپ كىچىك ئىشىكتىن ئازراق سۆزلىدى. ھە ئەخمەت ئىگەمبەردى مەن سېنى بىلىمەن. بولسا بىز قوشنا ئىكەنمىز ئاز تولا سۆزلىشىپ تۇرايلى دېدى شۇنىڭ بىلەن ماڭا بۇ ئادەم ئاشۇ خەۋەر ئالاقىلاردا ئىشلىتىلىدىغان راتسىيە، راتسىيەنىڭكى چېكىپ خەۋەر قىلىدىغان ئەھۋالنى ئۆگەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىز ئەمدى ئېغىزدا ئاۋازلىق گەپ قىلىشقا بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ تامنى چېكىش ئارقىلىق بۇنىڭ بىلەن بەزى كېچىلەردە بىر سائەت، ئىككى سائەت، ئۈچ سائەت سۆزلىشىپ كېتەتتۇق. شۇ ۋاقتىدا ئەنۋەر سالىجان بۇ شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسىنىڭ قۇرۇلغانلىقى، بۇ قۇرۇلۇش جەريانىدا يىگىرمە بەش مەركىزىي كومىتېت ئەزاسى بولۇپ، ئۇنىڭ يېرىمى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ رېسپۇبلىكىلىرىدا، بۇ قازاقىستان ئاساسەن، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستانلاردا مەركىزىي كومىتېتنىڭ ئەزالىرىنىڭ بارلىقى شۇنى ماڭا ئالايىتەن ئېيتىپ بەرگەن. ھەم شۇنىڭ بىلەن بىر كۈنىسى ئەنۋەر سالىجان ماڭا سۆز قىلىپ، ئۆزىنىڭكى سوراققا چىققانلىقىنى سۆزلەپ بەردى.
ئەنۋەر سالىجاننىڭ شۇ ۋاقىتتىكى سىياسىي ھاياتى، ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى تەسىرى، خەلققە قالدۇرغان سىياسىي تەسىرى قانداق ئىدى؟
مېنىڭ ئەنۋەر سالىجانغا كۆز قارىشىم، ئەنۋەر سالىجان بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىردا غۇلجىدا قۇرۇلغان ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىمىزنىڭ كادىرلىرىدىن بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۆزىنىڭ مىللىتى تەرىپىدىن ئېيتقاندا قازاقلاردىن بولۇپ، ئەخمەتجان قاسىمى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا شۇ چاغدىكى جياڭ كەيشى ھۆكۈمىتىنىڭ مەركىزى بولغان نەنجىڭغا ئەخمەتجان قاسىمى ئۆز دېلېگاتسىيىسى بىلەن ئەنۋەر سالىجاننىمۇ ئەپبارغان. ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەنمۇ ناھايىتى يېقىن مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىغانمەن. ئۇ ئۇيغۇرلار بىلەن ناھايىتى ياخشى چىقىشىپ ئۆتكەن، ئۇيغۇر تىلى سۆزلىگەن چاغدا ناھايىتى تەلەپپۇزىدا باشقىچە باشقا ئەھۋاللار يوق ئىدى. خۇددى ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ئۇيغۇر تىلىنى ياخشى سۆزلەيدىغان. قېرىنداش قازاق خەلقى ئىچىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ ياخشى دوستلىرىنىڭ بىرى دەپ مەن ئەنۋەر سالىجاننى چىن كۆڭلۈمدىن سېغىنىپ ھەم ئەسلەيمەن. شۇڭلاشقىمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى باشلىغان ئىنقىلابىي تەشكىلاتىغا ئەنۋەر سالىجانمۇ قاتنىشىپ، تۈرمىدە ياتقان دەپ قارايمەن. سىز ئەنۋەر سالىجاننىڭ ئاخىرقى تەقدىرى ھەققىدە نېمىلەرنى بىلىسىز؟ مېنىڭ جاۋابىم، ئەنۋەر سالىجاننى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا كېسەل بولۇپ قېلىپ، گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدىن باجاخۇدىكى سەككىز تۈتۈندىكى باجاخۇ لاۋگەي تۈرمىسىگە ئاپىرىپ، مەھبۇسلار دوختۇرخانىسىدا داۋالانغانلىقىنى ئاڭلىغانمەن. بۇ داۋالاش جەريانىدا بىر مەزگىل يەنە گۇڭئەنتىڭگە كېلىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە قاتتىق كېسەل بولغانلىقى ئۈچۈن يەنە باجاخۇ سەككىز تۈتۈندىكى لاۋگەي تۈرمىسىگە ئاپىرىپ، شۇ يەردە ئەنۋەر سالىجان ۋاپات بولدى دېگەننى ئاڭلىغان.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ ئەسلىمىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. پروگراممىنىڭ داۋامىنى كېلەر قېتىمدا ئاڭلايسىلەر.
ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.